ຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ພູວົງ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ການລາຍງານຂ່າວປະຈຳວັນ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້ ລັດຖະບານລາວເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານລົມ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,200 ເມກາວັດ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ປະເທດຫວຽດນາມ ທາງການເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ລົງພື້ນທີ່ຕິດຕາມກວດກາສາເຫດປາຕາຍ ຜູ້ຕາງໜ້າໂຮງ ແຮມວຽງຈັນແມ່ຂອງ ຂອງຈີນ ຖະແຫຼງການຂໍໂທດຕໍ່ສັງຄົມ ພາຍຫຼັງເກີດເຫດການແຂກຊາວຈີນໂຍນບ້ວງຄ້ອງຄໍພະນັກງານແມ່ຍິງຂອງໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ສິນຄ້າກະສິກຳຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີສົ່ງອອກໄ ປຈີນເປັນຕະຫຼາດຫຼັກ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບໍລິສັດສະຫວັນວາຍຸພະລັງງານສະອາດຈຳກັດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ໃນໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,200 ເມກາວັດ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມລາໂກ ເມື ອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນມື້ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າສົ່ງໄປຂາຍໃຫ້ກັບປະເທດຫວຽດນາມ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບວຽກງານພະລັງງາ ນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ການເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນພຽງສັນຍາວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກຢັ້ງຢືນວ່າຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດກໍ່ສ້າງໄດ້ ເນື່ອງຈາ ກຍັງຕ້ອງມີການເຊັນສັນຍາສຳປະທານກັບລັດຖະບານລາວ ແລະ ເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າກັບປະເທດຫວຽດນາມກ່ອນ ຈຶ່ງຈະເລີ່ມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໄດ້ ແຕ່ຄາດວ່າພາຍໃນປີ 2024 ນີ້ຈະສຳເລັດທຸກຂັ້ນຕອ ນ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 20 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍ່ສ້າງ ມັນຕ້ອງມີ CA ກ່ອນ ຄືວ່າຈັບຈອງກັນໃນການພັດທະນາ ມັນຈະມີສັນຍາສຳປະທານ ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟ ຈຶ່ງຈະສາມາດກໍ່ ສ້າງ ຍັງຕົກລົງກັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້

ຈະນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 28,513 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມລາໂກ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຕິດກັບຊາຍແດນຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ເຖິງວ່າໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມດັ່ງກ່າວນີ້ຈະມີການສຶ ກສາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີການເປີດເຜີຍລາຍງານເລື່ອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ວ່າ ຈະມີປ່າໄມ້ ແລະ ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼ າຍໜ້ອຍປານໃດ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ ເຂດທີ່ບໍລິສັດຈະເຂົ້າໄປພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ແມ່ນເປັນເຂດທີ່ຢູ່ ຫ່າງໄກເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູສູງ ຄາດວ່າຈະບໍ່ມີຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ອັນວ່າພື້ນທີ່ມັນກະຈອມພູແລະ ເອີຍ ມັນເປັນສິບຊາວກິໂ ລແມັດ ຄວາມມັນຫ່າງຫັ້ນນັ້ນ ຄັນວ່າບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບ ຄັນບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນນີ້ກະຊິໄຄກວ່າສ້າງເຂື່ອນເນາະ ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແນວອື່ນ ມັນມີແຕ່ຕັ້ງ ມັນປິ່ນເອງມັນເນາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການກ ະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ ເຂດຈຸດສຸມລາໂກແມ່ນເປັນເຂດພູສູງ ຫາກຈະເຂົ້າໄປພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ແລະ ຕັ້ງເສົາກັງຫັນລົມຂະໜາດໃຫຍ່ ກ ະຕ້ອງໄດ້ຕັດໄມ້ຖາງປ່າເປັນຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ຈຶ່ງຈະເຂົ້າໄປດຳເນີນການຕັ້ງໂຄງການໄດ້ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຍັງບໍ່ລະອຽດປານໃດ ຍັງຕ້ອງມີການສຶກສາເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງທ່ ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ເພາະວ່າທາງມັນເຂົ້າໄປມັນກະກວ້າງ ທາງພູອີກມັນກະຫຼາຍ ມັນກະໄດ້ຕັດອອກກວ້າງໆຈຶ່ງໄປໄດ້ ມັນຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດໂຕນີ້ ຍັງໄດ້ລົງໄປອີກ ສ່ວນຊາວ ບ້ານຜູ້ໜຶ່ງໃນເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ ຫາກເປັນໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມຮຸນແຮງ ກໍຈະສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ເພາະຊາວບ້ານໃນເມືອງເຊໂປນກໍຢາກເຫັນບ້ານເມືອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ຊາຍແດນຫວຽດນາມ ກັງຫັນລົມນະ ໂອ ເພິ່ນຍິນດີແລະ ເພິ່ນໃຫ້ເຮັດແລະ ວ່າງ່າຍ ເພິ່ນອະນຸຍາດແລະ ໂຕນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜມາເຮັດໄດ້ໂຕນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າງ່າຍດອກ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ ຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ ຫາກໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມຈະເຂົ້າມາພັດທະນາໂຄງການຢູ່ເຂດຈຸດສຸມລາໂກ ໃນເມືອງເຊໂປນ ກໍຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາ ແ ລະ ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມຢ່າງລະອຽດ ກ່ອນຈະເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ການສູນເສຍເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງຊາວບ້ານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫ າ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ບໍ່ແມ່ນອື່ນດອກ ຄືໂຄງການມາກະຕ້ອງເກັບກຳດ້ານຜົນກະທົບໃຫ້ມັນລະອຽດ ຂໍ້ມູນບໍ່ມີບໍ່ໄດ້ ເພື່ອຫຍັງ ກໍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົ ນກະທົບນຳຫຼັງ ຈຸດສຳຄັນແມ່ນເຮົາແກ້ບັນຫາແຕ່ທຳອິດນີ້ມັນຈຶ່ງໄດ້ ຖ້າວ່າມັນ ບັນຫາມັນເກີດຂຶ້ນມາແຫຼະ ອາ ນຳຫຼັງຫັ້ນນາ ມັນຈະຍາກເຮົາ ສຳລັບການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ຢູ່ເຂດຈຸດ ສຸມລາໂກ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 28,513 ເຮັກຕາ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,200 ເມກາວັດ ມູນຄ່າການລົງທຶນປະມານ 2 ຕື້ 159 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດນີ້ ຄາດຄະເນວ່າຈະເລີ່ມການຜະລິດ ໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2026 ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການພະລັງງານຂອງປະເທດລາວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ເຊັນຮ່ວມກັນໃນປີ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າຢູ່ປະເທດລາວ ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ການຊື້ຂາຍພະລັງງານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນຊຸມປີ 2020 ເຖິງປີ 2030 ໂດຍປະເທດລາວມີສັນຍາຂາຍໄຟຟ້າ ໃຫ້ປະເທດຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 5,000 ເມກາວັດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ຕານ ດີບີດີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ພາບວິດີໂອຜ່ານເຟສບຸກສ່ວນໂຕ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນປາຕາຍຢູ່ຫ້ວຍມັນ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳຕາມທຳມະຊາດ ຢູ່ເຂດ ບ້ານເມືອງແວນ ແລະ ບ້ານສົບແວນ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກໄດ້ເວົ້າວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ຈົນເຮັດໃຫ້ປາຕາຍເປັນ ຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພາະຊາວບ້ານໃນພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ດັ່ງຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຈີນມາສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແ ຮ່ເນາະ ກະຖືວ່າມີຜົນສະທ້ອນໜັກໜ່ວງ ໄລ່ລົງມາ ຖືວ່າຕົກສັດນ້ຳນີ້ເນາະ ປາເປັນປູ ແລ້ວກໍຕາຍໝົດ ຖືວ່າເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງ ຖືວ່າປູປາຕາຍ ຕາຍຫຼາຍເນາະ ຕັ້ງແຕ່ຍອດຫ້ວຍມັນ ລົງມາຮອດສົບແວນ ທ່ານເດີ ເນາະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພັກລັດຂັ້ນເທິງບໍ ຈົ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເນາະ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ແຖວນີ້ ກໍຖືວ່າມີຜົນກະທົບ ມີຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຖ້າແກ້ໄຂໄດ້ ຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແ ດ່ ສ່ວນຊາວບ້ານໃນເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ກ່າວວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນປາຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍແທ້ ຕາມທີ່ມີຊາວບ້ານໄດ້ເຜີຍແຜ່ພາບວິດີໂອຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ປາຕາຍ ຍ້ອນສາເຫດໃດ ສະນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອຫາສາເຫດ ດຳເນີນການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຮຸນແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ດັ່ງຊ າວບ້ານທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພານີ້ວ່າ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ປາຕາຍແບບເນົ່າ ເປັນເບືອ ແລະ ແບບບໍ່ເປັນຕາເອົາເລີຍນະ ເພາະວ່າປານີ້ມັນຕາຍເປັນ ມັນຕາຍເປັນວົງກວ້າງ ບໍ່ ໄດ້ຕາຍຢູ່ບ່ອນດຽວ ຈຸດດຽວ ຫັ້ນແຫຼະ ຖ້າວ່າມີອັນ ຜູ້ມາກວດນີ້ເປັນຊິດີ ເພາະວ່າຖ້າໄວ້ດົນນີ້ ຢ້ານມັນເປັນອັນອື່ນ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ກ່າວວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແລະ ໄດ້ສັ່ງການ ໃຫ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນເມືອງ ລົງພື້ນທີ່ໄປຕິດຕາມກວດກາສາເຫດປາຕາຍຢູ່ຫ້ວຍມັນ ເຂດບ້ານເມືອງແວນ ແລະ ບ້ານສົບແວນ ວ່າເກີດຈາກສາເຫດໃດແທ້ ແລະ ຈະ ແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດຕໍ່ໄປ ສ່ວນກໍລະນີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກລາຍດັ່ງກ່າວ ທີ່ກ່າວອ້າງວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດນັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ຈົນກວ່າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຈະສະຫຼຸບຫາສາເຫດແທ້ຈິງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກໍກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການລົງພື້ນທີ່ຕິດຕາມກວດກາ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເຈົ້າເມືອງຊີ້ນຳຫ້ອງການຊັບລົງເອົ າຂໍ້ມູນ ແຕ່ວ່າເບິ່ງກໍຄືເສຍຂອງອັນ ແຮ່ທາດຂອງຈີນຫັ້ນແຫຼະ ຈີນສຳປະທານຫັ້ນນ່າ ແລ້ວເຂົາປ່ອຍນ້ຳເສຍບໍ ປ່ອຍນ້ຳເສຍ ຫຼື ຮ່ອງນ້ຳ ແລະ ທີ່ມັນອັນນັ້ນບໍ ແຕ່ວ່າລາຍລະອຽດ ຂໍ້ມູນລະອຽດກະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ປະຊ າຊົນເຂົາວ່າ ເຂົາບະອ່າງນ້ຳເສຍນະລົງເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ກ່າວວ່າ ເລື່ອງກວດສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກປາຕາຍ ຫຼື ອາດຈະມີການປົນເປື້ອນສານເຄມີນັ້ນ ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງການໃຫ້ລົງພື້ນທີ່ໄປກວດເທື່ອ ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປກວດສຸຂະພາບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງຫົວພັນກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ວ່າ ສາເຫດທີ່ປາຕາຍນັ້ນເກີດຈາກສາເຫດໃດແທ້ ປັດຈຸບັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງລົງພື້ນທີ່ໄປ ຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອນຳປາຕາຍ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ພົບປາຕາຍມາວິເຄາະຫາສາເຫດເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ນ້ ຳກໍແຫ້ງຫຼາຍ ບໍ່ແນ່ໃຈ ຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະວິໄຈວ່າມັນຕາຍຍ້ອນຫຍັງ ຂະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ໄດ້ວິໄຈວ່າເປັນຍ້ອນອີ່ຫຍັງ ລົງໄປຢູ່ ລົງໄປຢູ່ ເມື່ອກາງປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແຂວງຫົວພັນກໍໄດ້ເກີດເຫດມີປາຕາຍເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍ ກະຈາຍຢູ່ຫຼາຍເມືອງ ລວມທັງໝົດ 4 ຈຸດ ຄືລຳນ້ຳແອດ ເມືອງແອດ ລຳນ້ຳຊິມ ເມືອງວຽງໄຊ ລຳນ້ຳຊຳ ເມືອງຊຳໃຕ້ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ເຊິ່ງແຕ່ລະຈຸດກໍມີການສັນນິຖານເຖິງສາເຫດຂອງປາຕາຍແ ຕກຕ່າງກັນໄປ ໂດຍຂໍ້ສັນນິຖານສາເຫດປາຕາຍຢູ່ລຳນ້ຳຊິມ ເມືອງວຽງໄຊ ເຫັນວ່າປາຕາຍຍ້ອນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊິມ ທີ່ມີການລ້າງອຸໂມງ ເຊິ່ງອາດຈະມີສານເຄມີຮົ່ວໄຫຼ ຈົນເຮັດໃຫ້ປາ ຕາຍ ສ່ວນລຳນ້ຳແອດ ຢູ່ເມືອງແອດ ແລະ ລຳນ້ຳຊຳ ຢູ່ເມືອງຊຳໃຕ້ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ມີການສັນນິຖານວ່າອາດຈະເກີດຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊຳ 3 ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ເຖິງວ່າທາງກ ານແຂວງຫົວພັນຈະໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງພື້ນທີ່ໄປຕິດຕາມກວດກາຫາສາເຫດແທ້ຈິງ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທາງການແຂວງຫົວພັນກໍບໍ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາເຖິງສາເຫ ດທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ເທື່ອ ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່
ເມື່ອວັນທີ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ອາລີ ຮອງຜູ້ຈັດການໂຮງແຮມວຽງຈັນແມ່ຂອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນໂຮງແຮມຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ໄດ້ຖະແຫຼງການຜ່ານໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ເພື່ອກ່າວຂໍໂ ທດຕໍ່ສັງຄົມລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເກີດເຫດການແຂກຊາວຈີນໂຍນບ້ວງຄ້ອງຄໍພະນັກງານແມ່ຍິງຂອງໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ທີ່ຢືນຖືເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາ ແລ້ວມີການເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມ ພາ 2024 ຈົນເກີດຫາງສຽງໃນແງ່ລົບ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຕອນໜຶ່ງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຮອງຜູ້ຈັດການໂຮງແຮມ ຈຶ່ງອອກຄຳຖະແຫຼງສະແດງຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຂໍໂທດຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ໃຫ້ ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ໂຮງແຮມຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປ ທາງໂຮງແຮມຈະບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂັດຕໍ່ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດລາວອີກ ແລະ ຈະບໍ່ເຮັດກິ ດຈະກຳໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ຖ້າຫາກມີການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍນີ້ອີກ ທາງຜູ້ບໍລິຫານໂຮງແຮມກໍພ້ອມຮັບການລົງໂທດ ແລະ ໃຫ້ປິດກິດຈະການໂຮງແຮມແບບຖາວອນ ຈຶ່ ງຂໍໃຫ້ສັງຄົມອະໄພໃຫ້ແກ່ທາງໂຮງແຮມນຳດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ອະດີດພະນັກງານຂອງໂຮງແຮມວຽງຈັນແມ່ຂອງນາງໜຶ່ງ ທີ່ລາອອກຈາກວຽກໄປແລ້ວ ກໍຢືນຢັນວ່າ ໝູ່ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງໂຮງແຮມໄດ້ຍົກເລີກ ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແລ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງຕື່ມອີກ ແລະ ວ່າ ສຳລັບກິດຈະກຳໂຍນບ້ວງດັ່ງກ່າວ ຫາກເກີດຂຶ້ນພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເປັນກິ ດຈະກຳດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ໃນສະໄໝທີ່ຍານາງເປັນພະນັກງານຢູ່ ກໍບໍ່ເຄີຍເຮັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວເທື່ອ ດັ່ງຍານາງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພານີ້ວ່າ ນ້ອງເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ຫັ້ນຢູ່ ກິດຈະ ກຳນີ້ຫາກໍເກີດ ກໍເຫັນຂ່າວຢູ່ ເຫັນເພິ່ນເອົາໄປຊີ້ແຈງ ອອກຈາກໂຮງແຮມນັ້ນມາດົນແລ້ວເຈົ້າ ກິດຈະກຳມັນຫາກໍເກີດ ແຕ່ນ້ອງກໍໄດ້ຖາມພະນັກງານເກົ່າຢູ່ ເອີຍ ມັນຄືເປັນຂ່າວດັງແທ້ເນາະ ເພິ່ນກໍເວົ້າວ່ າ ຫາກໍເຮັດເທື່ອດຽວຫັ້ນແຫຼະ ກິດຈະກຳກຸດຈີນ ກໍຄືຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ນ ຍານາງກ່າວຕື່ມວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ເຄີຍເປັນໂຮງແຮມອີກຊື່ໜຶ່ງ ກ່ອນທີ່ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມທີ່ເປັນຄົນຈີນ ໄດ້ມີກາ ນຂໍຊື້ຕໍ່ ເມື່ອປະມານເດືອນມີນາ ປີ 2022 ແລະ ກໍປ່ຽນມາໃຊ້ຊື່ໂຮງແຮມວຽງຈັນແມ່ຂອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ສຳລັບລູກຄ້າຂອງໂຮງແຮມ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍມີລູກຄ້າຄົນຈີນເປັນຫຼັກ ຫຼາຍກວ່າລູກຄ້າຈາກປະ ເທດອື່ນໆ ແລະ ກໍມີການບໍລິຫານໂຮງແຮມຄືກັນກັບໂຮງແຮມຈີນອື່ນໆທົ່ວໄປ ທາງດ້ານນັກວິຊາການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງຄະນະຜູ້ບໍລິ ຫານຂອງໂຮງແຮມ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂໍໂທດຕໍ່ສັງຄົມແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຄວນໄດ້ຮັບການລົງໂທດອັນໃດອັນໜຶ່ງ ຍ້ອນໄດ້ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ວົງການໂຮງແຮມໃນລາວ ອີກທັງເປັນການຫຼຸດກຽດ ແລະ ສັ ກສີຂອງພະນັກງານເພດຍິງຢ່າງຮຸນແຮງ ທີ່ເປັນການກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຄົນລາວ ແລະ ຕໍ່ວັດທະນະທຳລາວ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ໂອ ແນ່ນອນແລ້ວ ເພາະວ່າອັນ ຄັນທາງພາກລັດເຮົາໃຊ້ມາດຕະການ ຫຼືວ່າລະບຽບ ກໍຈະດີເນາະ ເຫັນຢູ່ເນາະ ເພິ່ນມາຊີ້ແຈງ ແຕ່ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ເພິ່ນຊິຢຽວຢາ ຫຼືວ່າຊິເຮັດແນວໃດ ປົກກະຕິແລ້ວເນາະ ອັນຢູ່ລາວເຮົາ ຄັນໄປເຮັດແບບນັ້ນ ມັນ ມັນເປັນການດູຖູກດູໝິ່ນເພດແມ່ເນາະ ໃນ ຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ປະກອບການໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ສຽງ ກ່າວວ່າ ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຂໍໃຫ້ເປັນບົດຮຽນຕໍ່ໂຮງແຮມຫຼາຍແຫ່ງໃນລາວ ໂດຍສະເພາະໂຮງແຮມຂອງຄົນຈີນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເອົ າເປັນແບບຢ່າງອີກ ເຖິງຈະມີການອ້າງວ່າເປັນກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນກໍຕາມ ແຕ່ມັນເປັນການຂັດຕໍ່ວັດທະນະທຳຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຄັນເກີດມີເຫດການນີ້ຕື່ມອີກ ກໍຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຊ້ມາດຕະກ ານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສ່ວນນັກກົດໝາຍລາວທ່ານໜຶ່ງ ໃຫ້ຄວາມເຫັນຕໍ່ເຫດການນີ້ວ່າ ເປັນພຽງແຕ່ການເຮັດຜິດລະບຽບບ້ານເມືອງ ແລະ ຂັດຕໍ່ວັດທະນະທຳລາວຊື່ໆ ຍັງບໍ່ທັນແມ່ນກ່ຽວກັບການເຮັດຜິດກົດໝາ ຍ ຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ເສຍຫາຍຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແຕ່ຄັນມີພະນັກງານແຈ້ງຄວາມວ່າຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດແນວດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຖືກລະເມີດແນວໃດກໍຕາມ ກໍສາມາດແຈ້ງຄວາມເອົ າຜິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມໄດ້ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ບໍ່ທັນວ່າຜິດ ຫຼື ບໍ່ຜິດ ເພາະວ່າເຮົາເຫັນຕາມຄລິບ ລະກໍຕາມຂ່າວ ບ່ອນທີ່ສຸດຂອງມັນແທ້ ລະມັນບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນແນວໃດ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາໂຍນບ້ວງໂຍນຫຍັງໄປແລ້ ວ ທີ່ມັນນອກເໜືອຈາກຫັ້ນຫັ້ນນ່າ ລະເຮົາຈັ່ງຄອນເຟີມໄດ້ວ່າມັນຖືກ ຫຼື ບໍ່ຖືກ ສົມມຸດວ່າເອົາໄປທຳລາມົກອະນາຈານບໍ່ ອີຫຍັງເອີຍ ແນ່ນອນ ລະມັນກະຕ້ອງຜິດຫັ້ນເນາະ ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່າ ນເຟສບຸກຂອງທ່ານ ໂຈເຊັບ ອັກຄະຣາວົງ ເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄລິບວິດີໂອ ກ່ຽວກັບໂຮງແຮມວຽງຈັນແມ່ຂອງ ທີ່ໃຫ້ພະນັກງານແມ່ຍິງລາວຈຳນວນ 12 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຕ້ອນຮັບແຂ ກມາຢືນລຽນແຖວກັນ ພ້ອມກັບຖືເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາ ແລ້ວໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍຊາວຈີນໂຍນບ້ວງຄ້ອງຄໍພະນັກງານແມ່ຍິງດັ່ງກ່າວ ໃນລັກສະນະຄືກັນກັບໂຍນບ້ວງຄ້ອງຄໍເປັດຕາມງານບຸນຕ່າງໆ ແລະ ມີ ການຖ່າຍວິດີໂອເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍພ້ອມ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກໍໄດ້ພາກັນວິພາກວິຈານໃນແງ່ລົບ ຍ້ອນເປັນການລົບຫຼູ່ກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງແມ່ຍິງລາວ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກ່ອນໜ້ານີ້ເມື່ອເດື ອນມິຖຸນາ ປີ 2023 ເຟສບຸກຂອງທ່ານ ໂຈເຊັບ ອັກຄະຣາວົງ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນວ່າ ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງຂອງໂຮງແຮມວຽງຈັນແມ່ຂອງ ຈະພາກັນປະທ້ວງ ຍ້ອນທາງຜູ້ບໍລິຫານອອກເງິນເດືອນໃຫ້ລ່າຊ້າ ແລ ະ ບັງຄັບໃຫ້ພະນັກງານບໍລິການແຂກ ໂດຍທີ່ພະນັກງານບໍ່ຍິນຍອມ ອີກທັງບັງຄັບໃຫ້ພະນັກງານຊື້ຊຸດເອງນຳດ້ວຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ບຸດສະກອນ ອິນທະລັງສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊ ຍະບູລີ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ຈີນແມ່ນເປັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກຫຼັກ ສິນຄ້າກະສິກຳຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສອງຍຸດທະສາດໃນການຜະລິດກະສິກຳຂອງແຂວງຄື ຜະລິດກະສິກຳເພື່ອຄ້ ຳປະກັນສະບຽງອາຫານພາຍໃນ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ພາຍໃນແຂວງໄຊຍະບູລີມີການປູກພືດເສດຖະກິດຫຼາຍຊະນິດ ປະກອບມີ ມັນຕົ້ນ ຖົ່ວເຫຼືອງ ໝາກໂມ ໝາກກ້ວຍ ໝາກແຕງ ໝາກອຶ ແລະ ໝາກເ ດືອຍ ສຳລັບສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ຜະລິດໃນແຂວງໄຊຍະບູລີນັ້ນ ມີສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດໄທ ແລະ ຈີນ ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກໄປຈີນຫຼາຍກໍຄື ແປ້ງມັນຕົ້ນ ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ໝາກໂມ ໝາກກ້ວຍ ແລະ ຢາງພາລາ ອີງຕາມເຈົ້ າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ສົ່ງໄປຈີນນີ້ຖືວ່າຈະເປັນແປ້ງມັນຕົ້ນເນາະ ໝາກໂມ ໝາກກ້ວຍ ຖົ່ວເຫຼືອງ ຢາງພາລາ ສ າລີກໍສົ່ງໄປຄືກັນ ສາລີ ໝາກເດືອຍ ແມ່ນໆ ກະ ກະຢ່າງວ່າ ກະຢ່າງວ່ານະ ເກືອບ ເກືອບໝົດທຸກເມືອງແຫຼະ ປູກສິນຄ້າ ອັນນັ້ນເປັນໝາກໂມ ໝາກກ້ວຍ
ສຳລັບມັນຕົ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຊາວກະສິກອນເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ແລະ ປູກເອງ ສ່ວນໝາກຖົ່ວ ແລະ ໝາກໂມ ຈະມີນັກລົງທຶນຈາກຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຮູບແບບສຳປະທານທີ່ດິນແບບ 2 ບວກ 3 ທີ່ປະຊາຊົນຈະເປັນແ ຮງງານ ສ່ວນນັກລົງທຶນຈະນຳເຕັກນິກ ເງິນທຶນ ແລະ ສ້າງຕະຫຼາດໄວ້ ເມື່ອເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ແລ້ວ ນາຍທຶນຈະສົ່ງຜົນຜະລິດໄປຈີນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຜູ້ຂໍສະຫງວ ນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ໂອ ມັນມີນັ້ນນະ ໝາກຖົ່ວໝາກໂມ ແລ້ວກໍມັນຕົ້ນ ໝາກຖົ່ວໝາກໂມແລ້ວແມ່ນບໍລິສັດຂອງພວກຈີນ ເຊົ່າດິນຂອງປະຊາຊົນ ຈີນເຂົາເຈົ້າມາລົງທຶນ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະເກັບເອງ ແລ້ວກໍນຳສົ່ງອອກເອງເລີຍ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ໂຕນີ້ຈະສົ່ງອອກເລີຍ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນອີກເມືອງໜຶ່ງທີ່ມີບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນ 3 ບໍລິສັດ ເພື່ອປູກໝາກໂມສົ່ງ ອອກໄປຈີນ ພື້ນທີ່ປູກໝາກໂມກະຈາຍຢູ່ທົ່ວເຂດເທດສະບານເມືອງຫົງສາ ປະມານ 200 ປາຍເຮັກຕາ ກວມເອົາບໍລິເວນບ້ານ 14 ບ້ານ ນອກຈາກໝາກໂມແລ້ວ ໃນເມືອງຫົງສາຍັງມີບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາເຊົ່າພື້ນທີ່ ສຳປະທານ ເພື່ອປູກໝາກແຕງ ແລະ ໝາກຖົ່ວ ດັ່ງຊາວບ້ານໂພນສູງ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນບໍລິສັດຈີນເຂົາເຈົ້າມາລົງທຶນປູກ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າເປັນກຳມະກອນ ຊ່ວຍ ເບິ່ງແຍງໃຫ້ຈີນນີ້ແຫຼະ ບໍລິສັດລາວນີ້ບໍ່ມີ ເຂົາມາເຊົ່າເຮັດລະຫວ່າງສອງສາມສີ່ຫ້າເດືອນນີ້ແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ກູ້ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍມອບດິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງດິນຫັ້ນເລີຍ ຕໍ່ໄປເຂົາເຈົ້າກໍມາຂໍເຊົ່າເຮັດ ສ່ວນ ຫຼາຍກະໄປຈີນພຸ້ນເດເນາະ ໝາກຖົ່ວໝາກແຕງກະຂາຍຕາມປະເທດເຮົານີ້ແຫຼະ ລາວເຮົານີ້ແຫຼະ ໝາກໂມສົ່ງໄປຈີນເບີດ ຊາວສວນມັນຕົ້ນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ນາງກ່າວວ່າ ສວນມັນຕົ້ນຈຳນ ວນໜຶ່ງເຮັກຕາ ເປັນທີ່ດິນຂອງລາວເອງ ແລະ ປູກເອງທັງໝົດ ເມື່ອເຖິງລະດູການເກັບກູ້ ຈະມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບມັນຕົ້ນໜ້າສວນ ເພື່ອນຳໄປຂາຍຕໍ່ໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ແລະ ໄທ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈີນກາຍເປັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກຫຼັກຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ ສ່ວນໜຶ່ງກໍຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນແຂວງໄຊ ຍະບູລີຫຼາຍກວ່ານັກລົງທຶນຈາກປະເທດອື່ນ ເປັນຕົ້ນປະເທດໄທ ແລະ ການລົງທຶນຈາກນັກລົງທຶນຈີນຈະເປັນການລົງທຶນແບບຄົບວົງຈອນ ທີ່ມີຕະຫຼາດຈີນຮັບຮອງຢູ່ແລ້ວ ສ່ວນນັກລົງທຶນໄທນັ້ນ ມັກຈະໃຫ້ທຶນ ກັບຕາງໜ້າບໍລິສັດລາວຫຼາຍກວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງບໍລິສັດ ຫຼື ໂຮງງານແປຮູບສົ່ງອອກແບບນັກລົງທຶນຈີນ ໃນປີ 2023 ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເຊັນສັນຍາອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດນ້ຳເພິງພັດທະນາກະສິກຳ ຈຳກັດ ຈາກຈີນ ເຊົ່າທີ່ດິນປູກໝາກໂມໃນຂອບເຂດ 5 ບ້ານຂອງເມືອງ ເຊັ່ນ ບ້ານໂພນໄຊ ສີບຸນເຮືອງ ໂພນສູງ ແທ່ນຄຳ ແລະ ນາແກ່ຄຳ ໂດຍບໍລິສັດຈະເປັນຜູ້ສະໜອງທຶນ 100 ເປີເຊັນ ລວມຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ ພັນທະອ າກອນຕ່າງໆ ຄ່າບໍລິການບ້ານ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການ ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 10 ຕື້ກີບ ໂດຍໂຄງການມີອາຍຸເຊົ່າ 5 ປີ ແຕ່ເດືອນພະຈິກ ປີ 2024 ຫາເດືອນຕຸລາ ປີ 2029 ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ຈຸນລຽນໄຊນາລາວ ຈຳກັດ ປູກໃນກຳນົດ 6 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ 2023 ຫາເດືອນມີນາ ປີ 2024 ອີງຕາມການລາຍງານຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ເມື່ອເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ປະຊາຊົ ນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງດິນນາ ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ ທີ່ບໍລິສັດຈີນສະເໜີໃຫ້ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ເຮັກຕາ ຍ້ອນບໍ່ກຸ້ມຄ່າແຮງງານອະນາໄມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຄ່າໄຖດິນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດລະດູການການປູກ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັ ບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນພາກຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ຄະນະບໍລິຫານວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຫຼື RFA ຂໍປະກາດໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ນັບແຕ່ວັນທີ 4 ເດືອນ 3 ຫຼື ເດືອນມີນາ ປີ 2024 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພະແນກພາສາລາວ ຈະປ່ຽນການໃຊ້ພາສາ ຈາກພາສາລາວເກົ່ າ ມາເປັນພາສາລາວໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນພາສາລາວທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ ຄະນະບໍລິຫານວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຕັດສິນໃຈປ່ຽນໄປໃຊ້ພາສາລາວໃໝ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ສຶກສາສຳຫຼວດຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງຄັກແນ່ ຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວເກົ່າດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຊາວບ້ານເຢິບ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ 4 ຄົນສຸດທ້າຍ ທີ່ຖືກສານຕັດສິນຈຳຄຸກຫຼາຍປີ ເລື່ອງຂໍ້ ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ພົ້ນໂທດ ແລະ ໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕແລ້ວ ແຕ່ເຂົາກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ອຸ່ນແກ້ວ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ
ຊາວບ້ານເຢິບ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ 4 ຄົນສຸດທ້າຍກໍພົ້ນໂທດ ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກສານປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ ຕັດສິນຈຳຄຸກເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຍ້ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ການປ່ອຍໂຕຄັ້ງນີ້ ບໍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ຜ່ອນໂທດ ແຕ່ຊາວບ້ານຕິດຄຸກຄົບຕາມກຳນົດເວລາທີ່ສານໄດ້ຕັດສິນໄປ ຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຫາກໍຖືກປ່ອຍໂຕ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ຂ້ອຍຕິດຄຸກຢູ່ເປັນເວລາ 6 ປີປາຍ ທຳອິດກໍຖືກຈັບຢູ່ຄຸກແຂວງເຊກອງ ແລະ ຕໍ່ມາຈຶ່ງຖືກສົ່ງໄປຕິດຄຸກແຂວງຈຳປາສັກ ຈົນກະທັ່ງພົ້ນໂທດ ຫຼັງຈາກທີ່ອອກມາຈາກຄຸກແລ້ວ ຊາວບ້ານເຫຼົ່ານັ້ນກໍຍັງບໍ່ຮູ້ຊະຕາກຳຂອງຕົນເອງວ່າ ຈະທຳມາຫາກິນຫຍັງ ຍ້ອນວ່າທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຖືກສຳປະທານໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຫວຽດນາມ ຊາວບ້ານທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຫຼັງຈາກອອກມາແລ້ວ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະທຳມາຫາກິນຫຍັງ ເພາະວ່າທີ່ດິນດັ້ງເດີມກໍບໍ່ມີແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດຍຶດເອົາໄປ ບໍ່ມີທີ່ດິນກະສິກ ຳທີ່ຈະເອົາມາເຮັດການປູກຝັງຫຍັງເລີຍ ໃນເວລາທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ສ່ວນຫຼາຍປະຊາຊົນຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຈັບໂຕໄປ ແລະ ຖືກໃສ່ຂໍ້ຫາວ່າ ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວ ທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ຈັບແລ້ວບໍ່ແມ່ນເຂົາສິແກ້ດິນ ບໍ່ໄດ້ແກ້ດອກ ຄືເຂົາ ຕີລາຄາວ່າ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ກ່ຽວເລື່ອງດິນໃນບາດນັ້ນ ເຂົາວ່າປ້າຍສີ ສ້າງຄວາມວຸ້ນວ າຍ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າອັນນັ້ນເດະ ມັນບໍ່ແມ່ນເຂົາສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ ມັນເປັນແມ່ນຄວາມເຂົາແທ້ ເປັນດິນຂອງເຂົາແທ້ແຫຼະ ແຕ່ເພິ່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ

ໃນປີ 2020 ຊາວບ້ານ 9 ຄົນຖືກປ່ອຍໂຕ ແລະ 1 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນຄຸກ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງສາເຫດຂອງການຕາຍ ໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ທ້າວບຸນສົດ ໜຶ່ງໃນຊາວບ້ານທີ່ຖືກຈັບໂຕໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ ຫຼັງຈາກຖືກກັກຂັງ ຄົບຕາມກຳນົດເວລາ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ ໃນທ້າຍປີ 2023 ຊາວບ້ານອີກ 3 ຄົນຄື ທ້າວວິຄຳ ທ້າວບຸນເຕ້ຍ ແລະ ທ້າວບຸນແລງ ກໍຖືກປ່ອຍໂຕ ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກກັກຂັງຄົບຕາມກຳນົດເວລາ ໃນ ເດືອນມົກກະລາ 2024 ທ້າວສຸວັນກໍຖືກປ່ອຍໂຕເປັນຄົນສຸດທ້າຍ ແລະ ກໍຖືວ່າສິ້ນສຸດການຈຳຄຸກຊາວບ້ານຢຶບ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກກັກຂັງຄົບຕາມກຳນົດເວລາ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນລະຫວ່າງຊາວບ້ານຢຶບປະມານ 50 ຄອບຄົວ ແລະ ບໍລິສັດຢາງພາລາຫວຽດນາມເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງບາງທ່ານໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນໄປກວມເອົາທີ່ດິນທຳກິນຂອງຊາວບ້ານຫຼາຍກວ່າ 100 ເຮັກຕາ ຊາວບ້ານຖືກສານປະຊາຊົນແຂ ວງເຊກອງຕັດສິນໃນຂໍ້ຫາດັ່ງນີ້ 1 ການແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ 2 ການເຕົ້າໂຮມກຸ່ມຄົນສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ 3 ການທຳລາຍຊັບສິນພົນລະເມືອງ 4 ການທຳລາຍເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ຫ້າ ການຂັດຂວາງການປ ະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ 6 ການໝິ່ນປະໝາດເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊາວບ້ານຢຶບ 50 ຄອບຄົວ ທີ່ຖືກບໍລິສັດຫວຽດນາມມາຍຶດທີ່ດິນທຳກິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ປັດຈຸບັນເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທີ່ດິນທຳກິນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄປເຊົ່າທີ່ດິນປູກ ມັນຕົ້ນ ເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີທີ່ດິນ ກໍເຂົ້າໄປຮັບຈ້າງເປັນກຳມະກອນຢູ່ໃນເມືອງ ຊາວບ້ານກ່າວວ່າ ທີ່ດິນຢູ່ບ້ານສະພື ເມືອງທ່າແຕງ ທີ່ທາງການກ່າວອ້າງວ່າໄດ້ບຸກເບີກຊົດເຊີຍໃຫ້ແ ກ່ຊາວບ້ານນັ້ນ ເປັນທີ່ດິນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນດິນຊາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດປູກພືດໄດ້ ທ່ານ Phil Robertson ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດປະຈຳເອເຊຍ ເຄີຍກ່າ ວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ຄວາມຈິງກໍຄືປະຊາຊົນຖືກລັດຖະບານດຳເນີນຄະດີນັ້ນ ເປັນທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ມັນເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ທ່ານ ຟິວ ໂຣເບີດສັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມຈິງກໍຄືວ່າປະຊາຊົນຄວນຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການໂອ້ລົມ ແລະ ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄ່າຊົດເຊີຍ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າປະເທດລາວມັນເປັນຄືແນວໃດ ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ລັດຖະບານບໍ່ມັກ ໃຫ້ຜູ້ໃດມາຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ຫຼື ບໍ່ມັກຜູ້ທີ່ວິຈານລັດຖະບານໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດພາດ ກໍຄືກໍລະນີຊາວບ້ານຢຶບທີ່ຖືກຈັບນີ້ ນັບແຕ່ມີການເປີດນະໂຍບາຍການລົງທຶນໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຊຸ ມປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫັນດິນເປັນທຶນ ໂດຍເອົາດິນໃຫ້ນັກລົງທຶນເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ ແຕ່ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທີ່ຜ່ານມາເຈົ້ າໜ້າທີ່ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສິດທິມະນຸດສາກົນວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງເຊກອງໄດ້ເຮັດທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານຢຶບ ທີ່ເສຍທີ່ດິນ ແຕ່ຊາວບ້ານບໍ່ຍ ອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍນັ້ນ ເຊິ່ງຖືວ່າເຂົາເຈົ້າຂັດຂວາງການພັດທະນາ ຄວາມເປັນມາຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນຢູ່ບ້ານຢຶບ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານ ໃນປີ 2006 ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງເ ຊກອງໄດ້ເອົາດິນປະຊາຊົນບ້ານຢຶບຫຼາຍກວ່າ 100 ເຮັກຕາ ໃຫ້ບໍລິສັດຫວຽດນາມສຳປະທານປູກຢາງພາລາ ໂດຍທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ຍິນຍອມ ໃນປີ 2011 ຕາງໜ້າຊາວບ້ານຢຶບຫຼາຍຄົນຂຶ້ນມາຍື່ນໜັງສືຄຳຮ້ອງທຸກ ຢູ່ສຳ ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຂໍຄວາມເປັນທຳເລື່ອງທີ່ດິນທີ່ຖືກຍຶດໄປ ປີ 2015 ຫາ 2016 ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກ່າວກັບຊາວບ້ານວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນໃຫ້ຊາວບ້ານ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີການແກ້ໄ ຂ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບັນຫາທີ່ດິນທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ເປັນບັນຫາຊຳເຮື້ອ ມາຫຼາຍປີ ຍ້ອນວ່າຍັງມີການຈັບຈອງທີ່ດິນຂາຍໃຫ້ເອກະຊົນ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍຍັງບໍ່ສັກສິດ ອີງຕາມຄຳເຫັນຊ່ຽວຊາ ນດ້ານກົດໝາຍຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກເລື່ອງທີ່ດິນ ທີ່ຜ່ານມາມີກໍລະນີທີ່ປະຊາຊົນຖືກຈັບຍ້ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ເຊັ່ນ ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2019 ມີການຈັບໂຕລຸງທິດໄພ ຢູ່ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຍ້ອນບໍ່ຍອມເຊັນທີ່ ດິນໃຫ້ບໍລິສັດຢາງພາລາຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 17 ຫາ 18 ມີນາ 2020 ຊາວບ້ານຊຽງດາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສອງຄົນ ຊື່ນາງແກ້ວ ແລະ ທ້າວໂບຍ ທີ່ເປັນປະຊາຊົນບ້ານຊຽງດາ ຖືກຕຳຫຼວດຈັບ ຍ້ອ ນເອົາຮູບວິດີໂອເວລາຖຽງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເລື່ອງທີ່ດິນລົງເຜີຍແຜ່ທາງເຟສບຸກ ໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2022 ມີປະຊາຊົນ 5 ຄົນ ຈາກບ້ານຫ້ວຍນ້ຳເຢັນ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈັບໄປ ຍ້ອນມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 23 ຫາ 24 ມົກກະລາ 2024 ມີຊາວບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 6 ຄົນ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງຈັ ບໄປ ຍ້ອນມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ

ເລື່ອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນບໍ ເຈົ້າ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລ້ວກະຢູ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຈົ້າ ອັນຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນຫັ້ນແມ່ນປະຊາຊົນເນາະ ເພິ່ນໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບກິ່ນເໝັນ ແລ້ວກະຄວັນອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າໂຮງງານມັນຕົ້ນດັ່ງກ່າວຫັ້ນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານມະນີລາດ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຈົ້າ ຄືວ່າເກີດຂຶ້ນແຕ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາພຸ້ນໃດ໋ ບັນ ດາທ່ານ ທີ່ພວກ ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານແລ້ວໄປລະ ໂອ້ ອັນທີ່ວ່າເກີດຂຶ້ນນີ້ແມ່ນກິ່ນເໝັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າກະວ່າເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ 2-3 ເດືອນແລ້ວ ອື ເພາະວ່າໂຮງງານນີ້ ເພິ່ນເລີ່ມທົດລອງການຜະລິດຫັ້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ເດືອນ 11 ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນມາຫັ້ນນະ ຄືວ່າຈົນປະຊາຊົນນີ້ຢູ່ບໍ່ໄດ້ ບາງຄົນກະຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນກະມີ ແມ່ນເຈົ້າ ບາງຄົນກະໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝອກໂຮງໝໍໄປກະມີ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ ກະມາເບິ່ງແລ້ວກະໜ້າ ໜ້າ ສັງເກດເນາະ ຄືວ່າ ເພິ່ນຄືວ່າບໍ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂກັນເທື່ອ ຫຼັງຈາກວ່າມີປະຊາຊົນຮ້ອງທຸກໄປແລ້ວຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ເນາະ ໃນວັນທີ 10 ເດືອນ 1 ທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງອັນໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພິ່ນກະໄດ້ລົງໄປເຮັດບົດບັນທຶກກັບໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ວ່າໃຫ້ມີການປັບປຸງບັນຫາທີ່ວ່າຊາວບ້ານອັນພົບພໍ້ຢູ່ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າມາເຖິງ ປັດຈຸບັນເນາະ ຫຼື ວ່າມື້ຄືນນີ້ກະໄດ້ ວັນທີສິບ ວັນທີ 20 ນີ້ແຫຼະ ເຈົ້າ ອັນປະຊາຊົນເພິ່ນກະຍັງວ່າ ກິ່ນຫັ້ນແຮງໜັກໜ້າຫັ້ນນະ ຄັນວ່າມີການປັບປຸງ ເປັນຫຍັງກິ່ນເໝັນຫັ້ນມັນຄືບໍ່ລົດລະລົງ ເອີ ກະແປກເນາະ ໂຕນີ້ເຮົາມີສຽງຢືນຢັນເນ າະ ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຊົມ ໄປຮັບຟັງສຽງ ໄປຟັງສຽງເບິ່ງ ເຈົ້າ

ວ່າ 1 ເດືອນເດ້ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ເຈົ້າ ມັນກະອັນ ມັນກະກາຍມາແລ້ວ ສິເປັນແນວໃດຕໍ່ໄປເນາະ ອື ກະຟັງເບິ່ງເນາະ ຟັງແລ້ວກະຢ່າລືມກົດໄລ້ ກົດແຊ ບອກຕໍ່ກັນໄປນະວ່າ ສາມາດຟັງລາຍການເມືອງລາ ວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ໄດ້ທີ່ Apple YouTube Podcast ແລະ Spotify ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາໄປກ່ອນ

ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ 6 ໂມງຫາ 7 ໂມງ